ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ໃນນອກລະບົບດວງພະອາທິດມີນ້ຳຫຼືບໍ່ ນ້ຳເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຄ້ຳຈູນອຸ້ມຊູຊີວິດຕ່າງໆ ດັ່ງຊີວິດຂອງຄົນເຮົາ ກົກໄມ້ກົກຕອກ ແລະ ອື່ນໆຕ່າງໆນານາ ບັດນີ້ເປັນຄັ້ງແລກໆ ນັກວິທະຍາສາດ ຕ່າງໆທັງຫຼາຍຮູ້ເຫັນວ່າ ນ້ຳມີຢູ່ນອກລະບົບຂອງພະອາທິດ ອັນທີ່ເປັນການສະເໜີວ່ານ້ຳນັ້ນສາມາດຄ້ຳຈູນຊີວິດໄດ້ ແຕ່ນັກວິທະຍາສາດທີ່ພົວພັນກັບການຄົ້ນພົບຮູ້ເຫັນນັ້ນເວົ້າວ່າ ມັນບໍ່ເປັນວິທີການທີ່ຈະເ ປັນໄປໄດ້ທີ່ມັນຈະຄ້ຳຈູນດັ່ງທີ່ມີຢູ່ໃນໂລກນີ້ ແລະ ຄົງບໍ່ເປັນດັ່ງໂລກນີ້ຕະຫຼອດໄປ ຄະນະໜຶ່ງທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ University College London ຄື UCL ໃນປະເທດອັງກິດ ພົບ ຫຼືວ່າຈັບໄດ້ອາຍນ້ຳໃນທ້ອງຟ້າອາກາດຂອງໂລກແຫ່ງໜຶ່ງ ທີ່ ຖືກຕັ້ງຊື່ໃຫ້ວ່າໂລກ K2-18b ທີ່ຮຽກວ່າ Super Earth ທີ່ໃນໂລກດັ່ງກ່າວນັ້ນກໍມີອຸນຫະພູມທີ່ຈະຢູ່ກິນໄດ້ ປອ Angelo Tsiaras

ທີ່ເປັນທີ່ຢູ່ກິນໄດ້ ທີ່ມີອຸນຫະພູມອັນຖືກຕ້ອງທີ່ຈະມີນ້ຳ ໂລກດັ່ງກ່າວໂຄຈອນຢູ່ວົງນອກຂອງລະບົບພະອາທິດຂອງໂລກນີ້ ປອ ອີລໂກ ວອລແມນ ທີ່ເປັນ astrophysicist ຢ່າງວ່ອງໄວກະຈ່າງແຈ້ງເຫດການຕ່າງໆ ຮ່ວມດ້ວຍທີ່ ໂລກນັ້ນຖືກກະແສ radiation ຫຼາຍກວ່າໂລກມະນຸດ

ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນເຕັມສ່ວນເທື່ອ ບັດນີ້ຍ້ອນທີ່ມັນຢູ່ໄກຫຼາຍ ພວກເຮົາບໍ່ມີທາງເລືອກແທ້ໆ ທີ່ຈະຄົງຢູ່ໃນໂລກມະນຸດນີ້ຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ໂດຍນີ້ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໂລກນີ້ຍິ່ງໃຫຍ່ ແທນທີ່ຈ ະຊອກເອົາບ່ອນໄປທີ່ຈະໄປຢູ່ ໂລກ K2-18b ເປັນໂລກໜ່ວຍໜຶ່ງຂອງໂລກທີ່ຮຽກວ່າ Super Earth ຫຼາຍຮ້ອຍໜ່ວຍດ້ວຍກັນ ທີ່ເປັນໂລກທີ່ມີນ້ຳໜັກ ໜັກລະຫວ່າງນ້ຳໜັກຂອງໂລກນີ້ ແລະ ດາວເນບທູນ ໂລກ K2-18b ໄກຫ່າງຈາກໂລກມ ະນຸດເຖິງຫຼາຍກວ່າ 100 light years ທີ່ແປວ່າຮູບພາບທີ່ຖ່າຍທອດໄດ້ໃນຂ່າວປີ 2019 ທີ່ແມ່ນຮູບພາບໃນໂລກນີ້ແມ່ນເກົ່າແກ່ເຖິງ 100 ປີແລ້ວ ແສງສະຫວ່າງໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ 7 ຫາ 8 ນາທີມາຮອດມາເຖິງໂລກມະນຸດຈາກດ ວງພະອາທິດ

ໂດຍໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີຂອງທຸກໆມື້ນີ້ ກ້ອງສ່ອງເຕເລສະໂກບລຸ້ນໃໝ່ຂອງອະນາຄົດ ຮ່ວມດ້ວຍ Ariel ຂອງອົງການອາວະກາດຢູໂຣບ ຈະສາມາດຮູ້ລາຍລະອຽດຂອງອາວະກາດຢ່າງລະອຽດລະອໍຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ເ ພາະມັນຈະປະກອບດ້ວຍອຸປະກອນອັນກ້າວໜ້າກວ່າເກົ່າ ກ້ອງ Ariel ຈະຖືກນຳມາໃຊ້ໃນປີ 2028 ແລະ ຈະມອງເບິ່ງດາວຕ່າງໆ 1,000 ໜ່ວຍ ທີ່ຢູ່ວົງນອກຂອງລະບົບພະອາທິດ ເພື່ອຈະໄດ້ລາຍລະອຽດຫຼາຍຕື່ມ ເຊັ່ນ ອຸນຫ ະພູມ ແລະ ສ່ວນປະກອບຕ່າງໆຂອງອາວະກາດຂອງດາວຕ່າງໆ ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ທີ່ທັບລາວ